ئامېرىكا پايتەختى ۋاشىنگتون شەھىرىدە چاقىرىلغان ئىككى مىڭ يىگىرمە تۆتىنچى يىللىق خەلقئارا دىنىي ئەركىنلىك ئالىي كېڭىشىنىڭ ئىككىنچى كۈنىدىكى يىغىندا ئامېرىكا ئاۋام پالاتاسىنىڭ رەئىسى، ئامېرىكا سىياسىي ساھەسىدىكى ئۈچىنچى نومۇرلۇق شەخس مايك جونسون ئالاھىدە سۆز قىلغان. ئۇ دىنىي ئەركىنلىك مەسىلىسىنىڭ نۆۋەتتىكى دەپسەندە بولۇش ئەھۋالى ھەققىدە توختىلىپ، بۇنىڭ ئەڭ تىپىك مىسالى قاتارىدا ئۇيغۇرلارنى تىلغا ئالغان. شۇنىڭ بىلەن بىرگە ئۇيغۇر دىيارىدا يۈز بېرىۋاتقان تۈرلۈك باستۇرۇش ۋە كونتروللۇق تەدبىرلىرىنى ساناپ ئۆتۈپ، نۆۋەتتىكى مەجبۇرىي ئەمگەك، مەجبۇرىي تۇغماس قىلىۋېتىش ۋە مەجبۇرىي ھامىلە چۈشۈرۈش قىلمىشلىرىنى ئەيىبلىگەن. ئۇ سۆزىدە خىتاي ھۆكۈمىتى ئۇيغۇر دىيارىدا ئىجرا قىلىۋاتقان تۈرلۈك قەبىھ سىياسەتلەرگە قارىتا تېخىمۇ كۈچلۈك بولغان تەدبىرلەرنى ئېلىشنىڭ زۆرۈرلۈكىنى ئەسكەرتكەن.

ئىككى يۈز ئاتمىش بەش مىليون ئادەم قېتىمغا يەتكەنلىكى بۇنىڭ دەلىلى قىلىپ كۆرسىتىلگەن، ئەمما بۇ خىل ئېشىشنىڭ ئۇيغۇرلار بىلەن قانچىلىك ئالاقىسى بارلىقى، بۇنىڭ ئۇيغۇرلارغا قانچىلىك ئىقتىسادىي مەنپەئەت ئېلىپ كەلگەنلىكى ھەققىدە بىر ئېغىزمۇ سۆز قىلىنمىغان. شۇنىڭ بىلەن بىرگە بۇ ئارقىلىق خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ، ئەقەللىيسى كىشىلىك ھوقۇقنىڭ نېمە ئىكەنلىكىنىمۇ بىلمەيدىغانلىقى ۋاسىتىلىق ھالدا ئاشكارىلانغان. خەۋەردە ئېيتىلىشىچە، خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ تاراتقۇلىرى شىنجاڭدىكى كىشىلىك ھوقۇقنىڭ ياخشى-يامانلىقى ھەققىدە شىنجاڭلىقلار سۆز قىلىشقا ئەڭ ھەقلىق دەپ كۆرسەتكەن. ئەمما كىشىلىك ھوقۇق ھەققىدە سۆز قىلغان ھەر قانداق ئادەمنىڭ ئىلھام توختىغا ئوخشاش قاماققا مەھكۇم بولىدىغانلىقى تىلغا ئېلىنمىغان. مەلۇم بولۇشىچە،

ھەقلىرىنىڭ تارتىۋېلىنىشى، سىياسىي جەھەتتە مېڭە يۇيۇشنىڭ كېڭىيىشى، ئاياللارنى تۇغالماس قىلىۋېتىش قاتارلىق تەدبىرلەرنى ساناپ ئۆتكەن، شۇ قاتاردا ئۇيغۇر نوپۇسىنىڭ كۆپىيىش نىسبىتىنىڭ مەجبۇرىي ھالدا ئەللىك پىرسەنتتىن كۆپرەك تۆۋەنلىگەنلىكى، بىر مىليونچە ئۇيغۇر سەبىيلىرىنىڭ ئائىلە جۇدالىقىغا گىرىپتار بولغانلىقىنى كۆرسەتكەن ئىدى.
ئوتتۇز بىرىنچى يانۋار كۈنى ئامېرىكا دۆلەت مەجلىسىدە ئۆتكۈزۈلگەن گۇۋاھلىق يىغىنىدا تىك توكنىڭ باش ئىجرائىيە ئەمەلدارى جۇ شوۋزى يەنە بىر قېتىم ئامېرىكا سىياسىيونلىرىنىڭ كەسكىن سوئاللىرىغا دۇچ كەلدى ئامېرىكا كېڭەش پالاتاسىنىڭ ئەزاسى تام كاتىن سوئال سوراش نۆۋىتى ئۆزىگە كەلگەندە ئۇنىڭدىن سىز ئامېرىكا ھۆكۈمىتى ئېيتقان خىتاي ھۆكۈمىتى ئۇيغۇرلارغا قارشى قىرغىنچىلىق قىلىۋاتىدۇ دېگەن ھۆكۈمگە قوشۇلامسىز دەپ سورىغان جۇ شوۋزى گەپنى باشقا ياققا بۇراپ، تىك توك مۇنبىرىنىڭ باشقىلارنىڭ ھەر قانداق تېما ھەققىدىكى ھەر قانداق پىكرىگە ھۆرمەت قىلىدىغانلىقىنى تەكىتلىگەن. شۇنىڭ بىلەن تام كاتىن ئۇنىڭدىن قايتا قايتىلاپ، خىتاي ھۆكۈمىتى ئۇيغۇرلارغا قارشى قىرغىنچىلىق قىلىۋاتامدۇ؟ دېگەن سوئالنى ئىككى قېتىم سورىغان بولسىمۇ، ئۇ يەنىلا گەپنى ئېپ قاچقان. ئۇنىڭ خۇپسەنلىك بىلەن گەپ يورغىلىتىشىدىن كېيىن تام كاتىن ئامېرىكا پىرېزىدېنتى بايدېن ئىلگىرى شى جىنپىڭنى دىكتاتور دەپ ئاتىغان. سىز بۇنىڭغا قوشۇلامسىز؟ دەپ سورىغاندا ئۇ، مەن ھېچقاچان ھېچقانداق مەملىكەتنىڭ رەھبىرىگە باھا بەرمەيمەن، دېگەن. بۇ قېتىمقى گۇۋاھلىق يىغىنىدىن كېيىن جۇ شوۋزىنىڭ ئۇيغۇرلار مەسىلىسىدە يەنە بىر قېتىم گەپ يورغىلىتىشى ھەر ساھەنىڭ دىققىتىنى قوزغىغان. شۇ قاتاردا NBA نىڭ سابىق توپچىلىرىدىن ئەنەس كەنتەر ئۆزىنىڭ ئېكس بېتىدە ئۇچۇر يوللاپ، جۇ شوۋزىنىڭ ئۇيغۇر قىرغىنچىلىقى ھەققىدىكى سوئالغا جاۋاب بېرىۋاتقان ھالىتىگە قاراڭلار، ئۇنىڭ كۆزىدىكى قورقۇنچنى كۆردۈڭلارمۇ؟ دېگەن. شۇنىڭدەك گوگول، يۇتيۇب، فېيسبوك قاتارلىق ئەپلەرنىڭ خىتاي تەۋەسىدە مەنئى قىلىنغانلىقى، ئەمما خىتاي كومپارتىيەسى كونتروللۇقىدىكى تىك توكنىڭ ئامېرىكا تەۋەسىدە ئەركىن يايراپ، نازارەت ۋە ياشلارنىڭ مېڭىسىنى يۇيۇش بىلەن مەشغۇل بولۇشىغا يول قويۇلۇشىنى تەنقىدلىگەن. ۋاشىنگتون شەھىرىدىكى ئۇيغۇر كىشىلىك ھوقۇق قۇرۇلۇشى، يۇ ئېچ ئار پى، بىرىنچى فېۋرالدا ئېلان قىلغان قۇرئان ئۆگەتكەنلىككە يىگىرمە يىللىق قاماق، ئۇيغۇر ئاياللىرى ۋە دىنىي زىيانكەشلىك تېمىسىدىكى دوكلات ئۇيغۇر دىيارىدىكى دىنىي زۇلۇمنىڭ تاشقى دۇنياغا ئانچە مەلۇم بولۇپ كەتمىگەن يەنە بىر يۈزىنى نامايان قىلىپ بەردى. پروففېسور رېچال خارىس ۋە مۇستەقىل تەتقىقاتچى ئابدۇۋەلى ئايۇپنىڭ بىرلەشمە ئەمگىگى سۈپىتىدە ۋۇجۇدقا كەلگەن بۇ دوكلاتتا، ئۇيغۇر دىيارىدىكى دىنىي ئېتىقاد ساھەسىدە كەڭ كۆلەمدە ئىجرا قىلىنىۋاتقان تۈرلۈك زۇلۇملار، باستۇرۇش ۋە تەقىبلەشلەر سىستېمىلىق بايان قىلىنغان. شۇنىڭ بىلەن بىرگە، ئۇيغۇر بۈۋىلەر ۋە باشقا ساھەدىكى ئاياللارنىڭ دىنىي پائالىيەت ۋە دىنىي كىملىك سەۋەبىدىن جىنايى ئىشلار بويىچە جازاغا تارتىلىشى ھۆججەتلىك ئىسپاتلار ئاساسىدا بايان قىلىنغان. پىروفېسسور رېيچېل خارىس بۇ ھەقتە سۆز قىلىپ، بۇ دوكلات ئۇيغۇر ئاياللىرى دۇچ كېلىۋاتقان نۆۋەتتىكى دىنىي زىيانكەشلىك ھەققىدە تەپسىلىي مەلۇماتلار بىلەن تەمىن ئېتىدۇ. نۇرغۇن ئۇيغۇر ئاياللىرى كىچىك ۋاقىتلىرىدا قۇرئان ئۆگەنگەنلىكى ئۈچۈنلا ئېغىر قاماققا ھۆكۈم قىلىنغان. خىتاي ھۆكۈمىتى بولسا دىنىي ساھەدىكى يېتەكچىلىك رولىنى ئۈستىگە ئالىدىغانلىكى ئاياللارنىڭ ھەممىسىنى لاگېرلارغا ياكى تۈرمىلەرگە قامىغان، دېگەن. ئۇيغۇر كىشىلىك ھوقۇق قۇرۇلۇشىنىڭ دىرېكتورى ئۆمەر قانات بۇ ھەقتىكى باياناتىدا، بۇ دوكلات ئۇيغۇر ئاياللىرى دۇچ كېلىۋاتقان زۇلۇم ۋە زىيانكەشلىكنى دۇنيا مىقياسىدا ئەيىبلەشنىڭ زۆرۈر بولۇۋاتقانلىقىنى كۆرسىتىدۇ. بۇ خىل زىيانكەشلىك ماھىيەتتە جىنسىي خورلۇق، مەجبۇرىي تۇغماس قىلىۋېتىش ۋە مەجبۇرىي خىتايلارغا تويلاشتۇرۇش بىلەن بىرلىكتە خىتاي ھۆكۈمىتى ئىجرا قىلىۋاتقان قىرغىنچىلىقتىكى مەركىزىي ۋاسىتىلەردىن بولۇپ قالغان، دەپ كۆرسەتكەن. دوكلاتتا يەنە ھەرقايسى ھۆكۈمەتلەر، پارلامېنتلار ئاياللارنىڭ ھەقلىرىنى قوغداش جەمئىيەتلىرى ۋە باشقا پۇقراۋى جەمئىيەتلەرگە ئۇيغۇر ئاياللىرى دۇچ كېلىۋاتقان دىنىي زىيانكەشلىككە قارشى تۇرۇش يولىدىكى بەزى تەۋسىيەلەرمۇ ئالاھىدە ئورۇن ئالغان. ئوتتۇزىنچى يانۋار كۈنى ئافغانىستاندىكى تالىبان ھۆكۈمىتىنىڭ خىتايدىكى باش ئەلچىسى ئەسەدۇللا بىلال كەرىمى باش ئەلچىلىك گۇۋاھنامىسىنى خىتاي رەئىسى شى جىنپىڭغا تاپشۇرغان. ئەنگلىيەدە چىقىدىغان تېز پويىز گېزىتىنىڭ بۇ ھەقتىكى خەۋىرىدە ئېيتىلىشىچە، شۇ كۈنى شى جىنپىڭ بېيجىڭدىكى خەلق سارىيىدا باش ئەلچى ئەسەدۇللا ۋە باشقا مەملىكەتلەرنىڭ يېڭىدىن تەيىنلەنگەن باش ئەلچىلىرىدىن قىرىق ئىككى كىشىنى كۈتۈۋالغان. بۇنىڭ بىلەن خىتاي رەسمىي ھالدا تالىبان ھۆكۈمىتىنى ئېتىراپ قىلغان تۇنجى چوڭ مەملىكەت بوپ قالغان. خىتاي تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىقىنىڭ باياناتچىسى ۋاڭ ۋېنبىن بۇ ھەقتە سۆز قىلىپ، بىز ئافغانىستاننى خەلقئارا دىپلوماتىيە ساھەسىدىن چەتتە قالدۇرۇشنى مۇۋاپىق كۆرمەيمىز، دېگەن. تالىبان ھۆكۈمىتىنىڭ خىتاي بىلەن رەسمىي دىپلوماتىك ئالاقە ئورنىتىشى مەلۇم بولغاندىن كېيىن، ھەر قايسى ساھەنىڭ زور دىققىتى قوزغالغان. ئامېرىكا تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىقىنىڭ باياناتچىسى مەسيۇ مىللېر بۇ ھەقتە سۆز قىلىپ، بۇ خىل مۇناسىۋەتنىڭ نېمىدىن دېرەك بېرىشى ھەققىدە خىتاي ھۆكۈمىتى سۆز قىلسۇن. بىز بۇ ھەقتە كۆپلىگەن سەلبىي ئىنكاسلارنى كۆردۇق، دېگەن. مەلۇم بولۇشىچە، خىتاينىڭ ئافغانىستاندىكى باش ئەلچىسى جاۋ شىڭ ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىلى سېنتەبىردە ئۆزىنىڭ باش ئەلچىلىك گۇۋاھنامىسىنى تالىبان ھۆكۈمىتىنىڭ باش مىنىستىرى موللا مۇھەممەد ھەسەن ئاخۇنغا تاپشۇرغان ئىدى. خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ خەلقئارادا تېخى ئېتىراپ قىلىشقا ئېرىشەلمەيۋاتقان، شۇنىڭدەك ئىزچىل تۈردە تېررورلۇققا باغلىنىپ كېلىۋاتقان تالىبان ھۆكۈمىتى بىلەن رەسمىي باش ئەلچى دەرىجىلىك دىپلوماتىك ئالاقە ئورنىتىشى ھەرقايسى ساھە كىشىلىرى ئارىسىدا زور غۇلغۇلا قوزغىغان.
ئۇيغۇر دىيارىدىكى مەجبۇرىي ئەمگەك ئىزچىل تۈردە ھەر ساھەنىڭ دىققىتىدە بولۇپ كېلىۋاتقان بولۇپ، يېقىندىن بۇيان بۇنىڭدىكى بەزى يوچۇقلار ئاشكارا بولۇشقا باشلىدى. بولۇپمۇ ئامېرىكا ھۆكۈمىتى ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىنىڭ ئالدىنى ئېلىش قانۇنىنى ماقۇللىغاندىن بۇيان، خىتاينىڭ ئامېرىكا تاموژنىسىدىن ئۆتىدىغان تاۋارلىرى بىردەك ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكى بىلەن قىسمەن ياكى پۈتۈنلەي باغلىنىشلىق ئەمەسلىكىنى ئىسپاتلاش تەلەپ قىلىنىشقا باشلىغان. نەتىجىدە خىتايلار بۇ ھەقتىكى يوچۇقلارنى ئىزدەپ تېزدىن ۋېيتنامنى بۇنىڭدىكى ئوتتۇرا بېكەت قىلىۋالغان. ئامېرىكا تاموژنا ۋە چېگرا قوغداش ئىدارىسىنىڭ يىگىرمە ئالتىنچى يانۋاردا ئېلان قىلغان مەلۇماتلىرىدا كۆرسىتىلىشىچە، ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىلى ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكى مەسىلىسى تۈپەيلىدىن ئون مىليون ئامېرىكا دوللىرى قىممىتىدىكى كىيىم كېچەك ۋە باشقا توقۇلما بۇيۇملار ئامېرىكا تاموژنىسىدا تۇتۇپ قېلىنغان. كىشىلىك ھوقۇقنى كۆزىتىش تەشكىلاتى ئاسىيا بۆلۈمىنىڭ مۇئاۋىن مۇدىرى فىل روبېرتسون بۇ ھەقتە سۆز قىلىپ، بۇ دوكلات شۇنى كۆرسىتىدۇكى، ھازىر شىنجاڭدىكى مەجبۇرىي ئەمگەك بەدىلىگە ئىشلەپچىقىرىلغان تاۋارلار كۆپ مىقداردا ۋيېتنامغا يۆتكەپ كېلىنىپ، ئاندىن ئۇ جايدىن ئامېرىكا بازىرىغا يوللانماقتا، دېگەن. ئامېرىكا ئاۋازىنىڭ بۇ ھەقتىكى خەۋىرىدە ئېيتىلىشىچە، خىتاي ھۆكۈمىتى غەرب دۇنياسىنىڭ ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىگە باغلىنىشلىق تاۋارلارغا بولغان سەزگۈرلۈكىنى نەزەرگە ئېلىپ، نۆۋەتتە مال يوللاش نۇقتىسىنى خىتايدىن باشقا بىر جايغا يۆتكەشكە باشلىغان. بۇنىڭدا ۋيېتنام ۋە مالايسىيا مۇھىم رول ئوينىغان. شۇ سەۋەبتىن نۆۋەتتە ھەر قايسى ساھەنىڭ كىشىلىرى ئامېرىكا ھۆكۈمىتىنىڭ ئۆزىنىڭ ۋيېتنام بىلەن بولغان دىپلوماتىك ئالاقىسىدىن پايدىلىنىپ، بۇ خىلدىكى رەزىللىككە يول ئېچىپ بەرمەسلىك توغرىسىدا بېسىم قىلىشىنى تەلەپ قىلغان. ئوتتۇز بىرىنچى يانۋار ئاخىرلاشقان ئىككى مىڭ يىگىرمە تۆتىنچى يىللىق خەلقئارا دىنىي ئەركىنلىك ئالىي كېڭىشىدىمۇ ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكى ھەققىدىكى مەسىلىلەر مۇھىم تېمىلار قاتارىدىن ئورۇن ئالغان ئىدى.

بىرىنچى فېۋرالدىكى مەزكۇر ئاڭلىتىشىمىزنىڭ ۋەقە ھەم مۇلاھىزە سەھىپىسىنى باشلايمىز. مەن گۈلچېھرە. سەھىپىمىزدە ئۆز مۇخبىرلىرىمىز شۇنداقلا دۇنيانىڭ ھەر قايسى جايلىرىدا تۇرۇشلۇق ئىختىيارىي مۇخبىرلىرىمىز ئاڭلىغۇچىلىرىمىزغا ئۇيغۇرلارغا مۇناسىۋەتلىك تەپسىلىي خەۋەر، خەۋەر ئانالىزلىرىنى شۇنداقلا ئوبزورلارنى تەقدىم ئېتىدۇ. بۈگۈنكى پروگراممىلىرىمىزنى ياقتۇرۇپ ئاڭلىغايسىلەر. ئامېرىكىدىكى روزۋېلت فوندى جەمئىيىتى ئوتتۇز بىرىنچى يانۋار كۈنى ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىللىق تۆت ئەركىنلىك مۇكاپاتىغا ئېرىشكەنلەرنىڭ تىزىملىكىنى ئېلان قىلدى. مەزكۇر مۇكاپاتقا ئېرىشكەنلەرنىڭ قاتارىدا دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى خەلقئارا ئالاقە بۆلۈمىنىڭ دىرېكتورى زۇمرەتئاي ئەركىنمۇ بار. بىز بۇ مۇناسىۋەت بىلەن زۇمرەتئاي ئەركىن خانىمنى بۈگۈنكى سۆھبەت پروگراممىمىزغا تەكلىپ قىلدۇق. مەزكۇر مۇكاپات ۋە زۇمرەتئاي خانىمنىڭ سىياسىي ھاياتىغا دائىر مەلۇماتلارغا قىزىقساڭلار، دىققىتىڭلار مۇخبىرىمىز نۇرىماننىڭ زۇمرەتئاي بىلەن ئۆتكۈزگەن سۆھبىتىنىڭ تەپسىلاتىدا بولسۇن.

ئاڭلىتىشى ۋە بىر قاتار ئاكتىپ تەشكىلاتچىلىق پائالىيەتلىرى بىلەن مۇھاجىرەتتىكى ئۇيغۇرلارغا تونۇلغان زۇمرەتئاي ئەركىن ئوتتۇز بىرىنچى يانۋار كۈنى روزۋېلت فوندى جەمئىيىتى تەرىپىدىن تارقىتىلىدىغان تۆت ئەركىنلىك مۇكاپاتى نامىدىكى ئەركىنلىك مۇكاپاتىغا ئېرىشكەن مەزكۇر فوندى جەمئىيەت زۇمرەتئاينىڭ يىللاردىن بۇيان ئۇيغۇرلارنىڭ ھەق ھوقۇقى ئۈچۈن ئېلىپ بېرىۋاتقان ئىزچىل كۆرەشلىرىنى تەقدىرلەش يۈزىسىدىن ئۇنىڭغا ئېتىقاد ئەركىنلىكى مۇكاپاتىنى بەرگەن مەلۇم بولۇشىچە روزۋېلت فوندى جەمئىيىتىنىڭ تۆت ئەركىنلىك مۇكاپاتى ھەر يىلدا بىر قېتىم تارقىتىلىدىكەن مەزكۇر مۇكاپات ئامېرىكىنىڭ سابىق پرېزىدېنتى فرانكلىن روزۋېلتنىڭ بىر مىڭ توققۇز يۈز قىرىق بىرىنچى يىلى بىرىنچى ئاينىڭ ئالتىنچى كۈنى ئامېرىكا پارلامېنتىدا قىلغان تۆت ئەركىنلىك ناملىق مەشھۇر نۇتقىدا تەكىتلەنگەن تۆت ئەركىنلىك يەنى پىكىر ئەركىنلىكى ئېتىقاد ئەركىنلىكى تەلەپ ئەركىنلىكى ۋە جاسارەت ئەركىنلىكىنى تەكىتلەش ئۈچۈن تەسىس قىلىنغان روزۋېلت فوندى جەمئىيىتى ھەر ئىككى يىلدا بىر قېتىم مۇشۇ تۆت تۈرلۈك ئەركىنلىك جەھەتتە كۆرۈنەرلىك نەتىجە كۆرسەتكەن تۆت نەپەر شەخس ۋە بىر تەشكىلاتقا بۇ مۇكاپاتنى تارقىتىدىكەن مەزكۇر مۇكاپات تۇنجى قېتىم بىر مىڭ توققۇز يۈز سەكسەن ئىككىنچى يىلى تارقىتىلغان بولۇپ تۇنجى قېتىملىق مۇكاپات گوللاندىيە مەلىكىسى جۇلىياناغا بېرىلگەن ئۇنىڭدىن كېيىنكى يىللاردا بۇ مۇكاپاتقا ئېرىشكەنلەرنىڭ تىزىملىكىدە نېلسون ماندېلا ھىللارى كلىنتون ئانجېلا مېركېل قاتارلىق مەشھۇر كىشىلەرمۇ يەر ئالغان مەزكۇر مۇكاپاتنى تارقىتىش مۇراسىمى ئامېرىكا پۇقرالىرى ئۈچۈن ئامېرىكىنىڭ نيۇ يورك شەھىرىدە ئامېرىكا پۇقراسى بولمىغانلارغا گوللاندىيىنىڭ مېدىلبورگ شەھىرىدە ھەيۋەتلىك مۇراسىم بىلەن تارقىتىلىدىكەن زۇمرەتئاينىڭ بىلدۈرۈشىچە ئۇ بۇ يىل ئاپرېلدا گوللاندىيىنىڭ مېدىلبورگ شەھىرىدە ئۆتكۈزۈلىدىغان مۇكاپات تارقىتىش مۇراسىمىغا قاتنىشىدىكەن مۇكاپات تارقىتىش مۇراسىمىغا گوللاندىيە خان جەمەتى ۋە گوللاندىيە ھۆكۈمىتىنىڭ يۇقىرى دەرىجىلىك ئەمەلدارلىرى قاتنىشىدىكەن زۇمرەت ئاي زىيارىتىمىز داۋامىدا ئۆزىنىڭ مەزكۇر مۇكاپاتقا نامزاتلىققا كۆرسىتىلىش جەريانى ۋە ئۇيغۇر داۋاسىغا قەدەم قويۇش مۇساپىسى توغرىلىق تەپسىلىي مەلۇمات بەردى سۆھبىتىمىزنىڭ تەپسىلاتىغا قىزىقساڭلار دىققىتىڭلار تۆۋەندىكى سۆھبىتىمىزدە بولسۇن ئەسسالامۇ ئەلەيكۇم زۇمرەت ئاي روزۋېلت فوندى جەمئىيىتىنىڭ ئېتىقاد ئەركىنلىكى مۇكاپاتىغا ئېرىشكەنلىكىڭىزنى تەبرىكلەيمىز ئالدى بىلەن مۇشۇ مۇكاپاتقا ئېرىشكەنلىكىڭىزنى ئاڭلىغاندىكى ھېسسىياتىڭىزنى ئاڭلاپ باقايلى مەن بۇ بۈگۈن ئېلان قىلغان مۇكاپاتنى ئالغىنىمغا قاتتىق ھاياجانلاندىم ۋە ئۆزۈممۇ ھەيران قالدىم. مۇكاپات ئېلىشنىڭ نېمىسى، بۇ ياخشى بىر نەتىجە بولدى. ئەمما ئەلۋەتتە بىز ئۇيغۇر داۋادا مۇكاپات ئالىمىز ياكى پۇلغا ئېرىشىمىز ياكى بىر يەرلەرگە چىقىمىز دەپ داۋا قىلمايمىز. چىقىپ شەخسەن مەن ئاشۇنداق ئويلايمەن. مەن ھەقىقەتەن بۇ داۋانى خەلقىم ئۈچۈن، مىللىتىم ئۈچۈن ھەم مۇشۇ ئىرقىي قىرغىنچىلىقنىڭ توختىشى ئۈچۈن كۈچ چىقىرىمەن. ھەم ئىشلەيمەن. لېكىن يەنىلام بۇنداق مۇكاپاتلار بېرىلسۇن ياكى بىرسى ئىشىڭىزنىڭ قىلىۋاتقىنىنىڭ ھېلىقى ئۈنۈمى چىقىشىنى بىلسە، سەزسە، بۇ ئاجايىپ بىر ھېلىقى سىزگە مەدەت بولىدىكەن. شۇڭا مېنىڭ خوش بولغان يېرىم شۇ. دېمەك، بىز قىلىۋاتقان ئىش ھەقىقەتەن نەتىجىلىك. نەتىجە چىقىدىغان يەنى ئىشكەن دەپ بۇنى تېخىمۇ ئىلھام كېلىپ تېخىمۇ ياخشى ئىشلەشكە تىرىشىدىكەن ئادەم بۇ خەلقئارادا نۇرغۇنلىغان ئاشۇنداق كرىزىسلار ئۇرۇشلار چىقىۋاتسىمۇ يەنە ئۇيغۇرلارنىڭ ئىشى ئۇنتۇلۇپ قالماپتۇ يەنىلا بىزنىڭ ئىشىمىز كۆڭۈل بۆلۈۋاتقان قاراۋاتقان كۆزىتىۋاتقان ئادەملەر بولىدىكەن دەپ ھېلىقى قىلىۋاتقان ئىشىڭىزنى تېخىمۇ ياخشى سۈپەتلىك پروفېسسىيونال شەكىلدە قىلغىڭىز كېلىدىكەن بۇ مۇكاپات قانداق مۇكاپات بۇ مۇكاپاتقا لايىق كۆرۈلگەنلىكىڭىز ھەققىدە سىزنىڭ ئويلىغانلىرىڭىزنى ئاڭلاپ باققان بولساق بۇ مۇكاپات مۇشۇ روزىۋېلت فاندېيشىن دېگەن ئامېرىكىدا ۋە گوللاندىيىدىكى بىر فوندىنىڭ بېرىدىغان مۇكاپات بۇلار ماڭا ئون ئىككىنچى ئايدا خەۋەر قىلغان بۇ چاغدا بۇلار ماڭا دېگەن ئۇلارنىڭ ئاشۇ ئىجرائىي كومىتېتىدىكى ئادەملىرى مۇكاپات ئېرىشىدىغان ئادەملەرنى تاللايدىكەن شۇ چاغدا مېنىڭ ئىسمىم ئوتتۇرغا قويۇلۇپ ئىكەنتۇق مەنمۇ ئۇلار بىلەن ئالاقىلىشىپ دېگەن چاغدا ئۇلار ماڭا بەرگەن سەۋەبى سەن قىلىۋاتقان ئىشىڭ ئۇيغۇرلار ئۈچۈن ئاۋازى يوق مىللەتكە ئاۋاز بېرىۋاتىسەن خەلقئارا ئورگانلاردا مەسىلەن بې دې تېدا ئۇيغۇرلارنىڭ دىنىي ئەركىنلىكىنى مەدەنىيەت ئەركىنلىكىنى ۋە نۇرغۇنلىغان ئەركىنلىكلىرىنى قوغداشقا تىرىشىۋاتىسەن ھەم مۇشۇ ئىرقىي قىرغىنچىلىقنى توختىتىشقا ئىشلەۋاتىسەن دەپ شۇنىڭغا بىز بۇنى نېمە قىلدۇق دېدى ئۇنىڭدىن دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ سەن ئاياللار كومىتېتىنىڭ مۇدىرىسى بولۇپ، مۇشۇ دۇنيادىكى ئوخشىمىغان جايلاردىكى ئاياللارنى بىر يەرگە ئەكېلىپ، ئۇيغۇر ئاياللىرى ئۈچۈن ئىش قىلىۋاتىسەن دەپ، مۇشۇ سەۋەبنى ماڭا بەردى. مەن ئەمدى بۇ مۇكاپاتنى ئۆزۈمنىڭ نامىغا ئالغان بولساممۇ، يەنىلام مەنچە بۇنى ئۇيغۇر خەلق، ئۇيغۇر مىللەت ئۈچۈن ئېرىشتىم دەپ ئويلايمەن. بۇنى ماڭا ئەمەس، ئۇيغۇرلارغا ھەممىسىگە بەردى مۇشۇنداق مۇھىم مۇكاپاتنىڭ بۇرۇنمۇ مۇشۇنداق مۇھىم ئادەملەرگە بەرگەن مۇكاپاتنى بىز ئۆزىمىزنىڭ ئۇيغۇرغا بېرىلگىنى بەك چوڭ سىمۋول خاراكتېر بولىدۇ چۈنكى يەنىلام مۇشۇ دۇنيادا ھەر يەردە ھازىر كرىزىسلار بولۇۋاتىدۇ ئۇرۇشلار بولۇۋاتىدۇ يەنە مۇشۇنداق شارائىتتا مۇشۇنداق جەرياندا ئۇيغۇرلارنىڭ داۋاسىنى ئۇيغۇرلارنىڭ مەسىلىسىنى ئۇنتۇپ قالمىغانلىقى بىز ئۈچۈن بىر چوڭ مۇۋەپپەقىيەت دەپ ئويلايمەن سىز ئۇيغۇر داۋاسىغا قانداق كىرىپ قالغانىدىڭىز بىراز مۇشۇ سىياسەتكە قەدەم قويۇش تارىخىڭىزنى ئەسلەپ بېرەمسىز ئەمدى مەن ئون ياش ۋاقتىمدا ئىككى مىڭ ئۈچ كاناداغا چىققاندىن بېرى مېنىڭ دادام ئۆزى بەك ئاكتىپ بۇرۇنمۇ بىزنىڭ كانادادا كانادا جەمئىيىتى ۋە مونترېئال جامائەتنىڭ ئىچىدىمۇ بەك ئاكتىپتى ھەرقانداق نامايىش بولسۇن كىچىك ۋاقتىمدىن تارتىپ نامايىشلارغا چىقىپ ئۆگەنگەن شۇڭا مەن بۇنداق مۇھىتتا چوڭ بولغاچقا ئۇ ماڭىمۇ بىر مەدەت بولدى ھەم دادامنىڭ قوللىشى بىلەنمۇ ئاپامنىڭمۇ قوللىشى بىلەن مۇشۇنداق داۋاغا ئۆزەم كىرىپ قالدىم. لېكىن ئەڭ مۇھىم بولغان نەرسە ئەمدى مەن ئىككى مىڭ توققۇز ئۈرۈمچى قىرغىنچىلىق چىققان چاغدا مەن ئۇ يەردە بارتىم. بىز يەتتىنچى ئاينىڭ يەتتىسى ۋەتەنگە بارغان. ئۇ چاغدا مېنىڭ مومام بەك ئېغىر كېسەلتى. شۇ چاغدا بىز بىر كۆرۈشەيلى دەپ بارغان. شۇ بارغان چاغدىلام بىز ھەقىقەتەن چۆچۈپ كەتكەن. چۈنكى مەن ئۆمرۈمدە بۇنداق ئىرقىي قىرغىنچىلىق ياكى بۇنداق. سىستېماتىك شەكىلدە بولغان ئايرىمچىلىق كۆرۈپ باقمىغان بىزنى مەسىلەن بېيجىڭغا كەلگەندىلا بىزنى ئايرىم ساقچىلار كېلىپ ئايرىم تەكشۈرۈشكە ئەكىردى ئايرىم خىتايلاردىن سورىمىغان سوئاللارنى بىزدىن سورىدى نۇرغۇنلىغان ئاشۇنداق قىيىنچىلىق ۋە توسالغۇلار بولدى ئۇنىڭدىن كېيىن ئۈرۈمچىگە بارغان چاغدىمۇ كۈندە تالادا تانكىلار مېڭىۋاتقان ھەربىيلەر تىزىلىپ كەتكەن بىز بىر ئاي ئاشۇ ئۆيدىن چىقالمىدۇق قورقاپ چىققاندىن كېيىن نۇرغۇنلىغان ئۇيغۇرلارنىڭمۇ يوقاپ كەتكەنلىكى ئۆلتۈرۈلگىنى تۇتۇلغانلىقىنى ئاڭلىغاچقا ئۇ چاغدا مەن رەسمىي چۆچەپ كېتىپ شۇ چاغدا مەن ئۆزەم ھېس قىلغان، مەن بىر ئەركىن دۆلەت ياشايمەن، مەن ئىنتايىن تەلەيلىك، مېنىڭ ئۇيغۇرۇم مۇشۇ ئۆزىمىزنىڭ ۋەتىنىمىزدە تۇرۇپ، ئۆزىنىڭ پۈتۈن ئەركىنلىكى بىلەن ياشامايدۇ، مەن بولساممۇ ئەركىن دۇنيادا ياشاۋاتقاندىكىن مۇشۇلارنىڭ ئۆزىمىزنىڭ خەلقىمىزنىڭ داۋاسىنى قىلىشىمىز كېرەك دەپ بىر تۇيغۇ كەلگەن، شۇنىڭدىن كېيىن ئۇ چاغدا مەن ئون ئالتە ياشتىم، شۇڭا مەن كاناداغا قايتقان ۋاقىتتىلام ئاكتىپلىشىپ كەتكەن، مەسىلەن، بىزنىڭ مونترېئالدىكى ئۇيغۇر جامائەتلەر نامايىشلاردا، ھەرقانداق پائالىيەتلەردە ياردەم قىلىپ، خەتلەرنى يېزىپ. فىرانسۇزچە تەرجىمە قىلىپ، ئىنگلىزچە تەرجىمە قىلىپ، ئانىڭدىن كېيىن ھۆكۈمەتلەر بىلەن ياكى تەشكىلاتلار بىلەن كۆرۈشىدىغان ئىش بولسا، ئۇ چاغدا كانادا ئۇيغۇر جەمئىيىتى بارتى، ئۇ قەييۇم ماسىموف دېگەن ئاكاش بىلەن يىغىنلارغا بىللە بېرىپ ئاشۇنداق قىلىپ ياردەم قىلغان. ئۇنىڭدىن كېيىن ئىككى مىڭ ئون تۆت دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى ياشلار تەربىيەلەش پائالىيىتىنى جېنېۋادا ئورۇنلاشتۇرغان چاغدا ئۇ ھېلىقى ب د ت لوببىچىلىق پائالىيەتلىرىنى تونۇشتۇرۇشقا ئورۇنلاشتۇرغان يىغىنتى. ئۇنىڭغا مەن بارغان. ئۇ چاغدا مەن ئۇنىۋېرسىتېتتا ئوقۇۋاتقان ۋاقتىم، تازا مەن خەلقئارا مۇناسىۋەت، دىپلوماتىيە ئوقۇۋاتقان ۋاقتىم. شۇ چاغدا بېرىپ دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى بىلەن رەسمىي تونۇشقان. ئۇ چاغدا دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ رەئىسى رابىيە قادىر ئىدى. ئۇنىڭ ئۇنىڭدىن كېيىن دولقۇن ئەيسا ھازىرقى رەئىسىمىز بىلەنمۇ شۇ چاغلاردا تونۇشۇپ، ئالاقە قۇرۇپ، دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ ئىش قىلىۋاتقان ئىشلىرىغا قىزىقىپ، ئۇنىڭدىن كېيىن كېلەركى يىلى ۋاشىنگتون دىسىدىكى ئىككى مىڭ ئون بەشىنچى يىللىقتىكى يەنە بىر ياشلار تەربىيەلەش پائالىيىتىگە قاتنىشىپ، بۇ ئۇيغۇر داۋاسىنىڭ رەسمىي بىر شەكىللەنگەن داۋالىقىنى بىلگەندىن كېيىن، رەسمىي كونكرېت بىر ئىشلارنى قىلغىلى بولىدىغىنىنى، داۋالىرىمىزنى خەلقئارادا ئاڭلىتالايدىغىنىمىزنى ئۆز كۆزۈم بىلەن كۆرگەن چاغدا، مەن بۇنىڭغا قىزىقىپ قالغان. ئۇنىڭدىن كېيىن مەن ئوقۇشۇمنى پۈتتۈرۈپ، قانۇن مەكتەپكە كىرىپ، قانۇن ئوقۇپ، خەلقئارا قانۇننى ئوقۇپ چىقىپ، ئىككى مىڭ ئون توققۇز دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىغا كېلىپ رەسمىي ئىشلەشنى باشلىدىم.
سىزنىڭ مۇشۇ ئۇيغۇر داۋاسىغا كىرگەندىن بۇيانقى ئۈنۈملۈك داۋا قىلىش يولى ھەققىدە كۆزەتكەنلىرىڭىزنى ئاڭلاپ باققان بولساق.
تېخنولوگىيە بىلەن نۇرغۇن ئىشلار ئاسان بولۇپ كەتتى بۇرۇن باشقا دۆلەتلەردىكى ئادەم بىلەن كۆرۈشۈش تەس ئىدى ھازىر تېخنولوگىيە كومپيۇتېر ئارقىلىقلا ۋاقىت پەرقىگە قارىمايلا كومپيۇتېرغا چىقىپلا يىغىنلارنى ئېچىپ قىلغىلى بولىدۇ شۇڭا بۇ تېخنولوگىيە ئەلبەتتە ئاسان نېمە قىلىۋەتتى ئۇنىڭدىن سىرت مەنچە ئەڭ ئۇيغۇر داۋا قىلىۋاتقانلارنىڭ ئىچىدە ئەڭ ياخشى بولغان ئىش ئەمدى مۇشۇ سوشال مېدىيالاردىن پايدىلىنىپ ئۆزلىرىنىڭ ھېكايىسى ئارقىلىق داۋا قىلغانمۇ بەك بىر مۇھىم بىر رول ئوينىدى دەپ ئويلايمەن مۇشۇ ئىككى مىڭ ئون يەتتە ئون سەككىز دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىمۇ مۇشۇ بەش مىڭدەك ئادەمنى يىغىپ بريۇكسېلگە ئاپىرىپ ياۋروپا كومىسسىيىنىڭ ئالدىدا بىر چوڭ نامايىش ئۆتكۈزۈپ ئۇيغۇرلار ھەممىسى يوقاپ كەتكەن ئۆيدىكى ئائىلىلىرىڭلارنىڭ رەسىمىنى تۇتۇپ كېلىڭلار دەپ مۇشۇ چوڭ نامايىش قىلغان چاغدا ياۋروپا كومىسسىيىسىغا بىر خەت بېرىپ ئاشۇلارنىڭ تىزىملىكى بىلەن بەرگەن شۇنىڭدىن كېيىنلام بىر ھەپتە ئۆتكەندىن كېيىن ياۋروپا پارلامېنتى تۇنجى بىر ئۇيغۇرلار توغرۇلۇق بىر رېزوليۇشىن چىققان شۇڭا مۇشۇ ئۆزىنىڭ ھېكايىسى ئارقىلىق ۋە لاگېرلاردا تۇتۇلغان ئۆزلىرىنىڭ ئىچكى تۇتۇلغانلىرىنىڭ ماتېرىياللىرىنى، دوكلاتلىرىنى كۆتۈرۈپ چىققانلارمۇ بۇنىڭغا جىق سەپ سالدى دەپ ئويلايمەن.
ئۇنداقتا بۇ مۇكاپاتنى رەسمىي قاچان ئالىدىكەنسىز؟
بۇ مۇكاپاتنىڭ رەسمىي تارقىلىش مۇراسىمسى تۆتىنچى ئاينىڭ ئون ئون بىرى مىددېلبۇرگ گوللاندىيەدە بولماقچى بۇ مۇكاپاتنىڭ مۇشۇ بېرىلگەن چاغدا گوللاندىيەنىڭ پادىشاھ ئائىلىسىمۇ كېلىپ قاتنىشىپ مۇشۇ مۇكاپاتنى بەشىمىزگە بېرىدىكەن بۇنىڭغا نۇرغۇنلىغان ھۆكۈمەت ئادەملىرى سىياسەتچىلەر، پارلامېنت ئەزالىرى، تەشكىلاتلار، مۇخبىرلارمۇ كېلىدىكەن. شۇڭا بۇ خېلى بىر چوڭكەن. بۇ مۇكاپاتنى بۇرۇن خېلى چوڭ داڭلىق ئادەملەرگە بېرىپتىكەن، مەسىلەن، نېلسون ماندېلا، ئانگېلا مېركېل، مالالا يۈسۈفزەي دېگەن ئادەملەرگە بېرىلگەن مۇكاپاتكەن.
بۇنىڭدىن كېيىنكى خىزمەتلىرىڭىزگە ئۇتۇق تىلەيمىز. زىيارىتىمنى قوبۇل قىلغانلىقىڭىز ئۈچۈن كۆپتىن كۆپ رەھمەت.
ئۇيغۇر پاناھلانغۇچىلارنى خىتايغا قايتۇرۇۋېتىش ئوتتۇرا شەرق دۆلەتلىرىدىن مىسىر، ئەرەب بىرلەشمە خەلىپىلىكى ۋە سەئۇدى ئەرەبىستاندا كۆپ قېتىملاپ يۈز بەرگەن بولسىمۇ، ئىراندا بولغانلىقى ھەققىدە ھازىرغىچە بىر گەپ سۆز يوق ئىدى. نۆۋەتتە تۈركىيەدە ياشاۋاتقان مۇھاجىر ئوبۇلقاسىم تۇرسۇن بۇ ھەقتە رادىيومىز زىيارىتىنى قوبۇل قىلىپ، تىجارەتچى ئىنىسى ئوبۇلھاشىم تۇرسۇننىڭ ئىككى مىڭ ئون سەككىزىنچى يىلى يەتتىنچى مارت كۈنى ئىراننىڭ ئىمام ھۆمەينى ئايرودرومىدا تۇتقۇن قىلىنغانلىقى ۋە يىگىرمە كۈنچە تەكشۈرۈشتىن كېيىن خىتايغا قايتۇرۇپ بېرىلگەنلىكىنى ئاشكارىلىدى. دېيىلىشىچە، ئۇ ئىنىسىنىڭ ئايرودرومدا تۇتقۇن قىلىنغانلىقىنى ئۆزىدىن ئاڭلىغان بولسا، خىتايغا قايتۇرۇلغانلىقىنى ئىراننىڭ تۈركىيەدىكى ئەلچىخانىسىدىن ئاڭلىغان.

ئۈرۈمچى، دۇبەي، ئىستانبۇل ۋە ماراكەشلەردە تىجارەت بىلەن شۇغۇللىنىپ تىرىكچىلىك قىلىپ كېلىۋاتقان ئوبلاشىم تۇرسۇن ئىككى مىڭ ئون سەككىزىنچى يىل ئۈچىنچى ئاينىڭ يەتتىنچى كۈنى ئىراننىڭ ئىمام ھۈمەينى ئايرودرومىدا تۇتقۇن قىلىنغان ۋە خىتايغا قايتۇرۇۋېتىلگەن بۇ جەريان ھەققىدە ئۇنىڭ نۆۋەتتە تۈركىيەدە ياشاۋاتقان ئاكىسى ئوبۇلقاسىم تۇرسۇن تۆۋەندىكىدەك مەلۇمات بېرىدۇ ھە شۇنداق قىلىپ بۇ ئەمدى رەسمىي گەپ ئۆتسەك بۇ ئىنىڭىز ئوبلاشىم تۇرسۇن بۇ قانداق بىر سەۋەب بىلەن نېمە ئىش بىلەن بۇ ئىرانغا بارغان ئۇ تىجارەت قىلاتتى ئۇ بۇنى ئېلىپ سېتىپ شۇ زەپە ۋە مۇۋاپىق بىلەن ئېلىپ كېلىپ ساتىمەن دەپ شۇ سەۋەب بىلەن كەتتى ئىرانغا

ئۆزى مېنى مۇشۇنداق توسۇۋالدى ۋىزامدىن تۇتىماق تاپتى مېنى تەكشۈرۈۋاتىدۇ دېگەندىن كېيىن ئىران تەرەپ بىلەن بىر ئالاقە قىلىپ باقتىڭلارمۇ سىلەر سۈرۈشتە قىلىپ باقتىڭلارمۇ ئىز-دېرىكىنى قىلدىڭلارمۇ شۇ ئۈزۈلۈپ قالغاندىن كېيىن مەن نېمە قىلىشىمنى بىلەلمەي شۇ باشقىدىن مەسلىھەت سورىسام ئىران كونسۇلخانىسىغا بېرىپ باقايلى دەپتۇ مەن ئىران كونسۇلخانىسىغا ئىلتىماس يېزىپ

يەنى بولمىسا ئۇ ئىنىڭىزنىڭ ئۇ يەردە ئۆزىنىڭ ئەھۋالىنى چۈشەندۈرەلمىگۈدەك ۋەزىيەتتە ئەمەس ئىنگلىزچىسى ۋە ئەرەبچىسى بار شۇنداقمۇ ئەسلىدە مەن خىتايغا قايتۇرساڭ بولمايدۇ مەن قايتالمايمەن قايتسام ھاياتىم خەتەردە دېيەلەيدۇ شۇنداقمۇ ئۇنى دېيەلەيدۇ يەنى سىزگە بۇنى ئىران كونسۇلىسى سىز ئىنىڭىز بىلەن ئالاقىڭىز ئۈزۈلۈپ يىگىرمە كۈندىن كېيىن بارغان ۋاقتىڭىزدا بەرگەن جاۋابى شۇنداقمۇ ھە قولىڭىزغا يازما بىر جاۋاب بەردىمۇ بەرمىدىمۇ ياق قولۇمغا يازما نەرسە تەلەپ قىلدىم مەن ئاغزاكىلا جاۋاب بەردى سىزچە قايتقان چاغ شۇ كۈنلۈكنىڭ ئۆزىدىلا بىر ئىككى كۈننىڭ ئىچىدىلا قايتۇرۇۋەتكەن گەپمىدۇ ياكى يىگىرمە كۈندىن كېيىن قايتۇرغاندەكمىدۇ قايتۇرۇلغاندەكمىدۇ

تۈركىيەگە قاچان چىققان ياكى ۋەتەندىن قاچان ئايرىلغان ۋەتەندىن ئىككى مىڭ ئون تۆتتىن باشلاپ كىرىپ چىقىپ تۇرغان ئەڭ ئاخىرقى قېتىم ئىككى مىڭ ئون ئالتە يەتتىنچى ئاي ياكى سەككىزىنچى ئاي ئىككى مىڭ ئون ئالتە سەككىزىنچى ئاي ئىككى مىڭ ئون ئالتە سەككىزىنچى ئايدا ئەڭ ئاخىرقى قېتىم ئايرىلغان ۋەتەندىن ئەسلى بۇ يۇرتۇڭلار قەيەردىنتى بۇ ئوبلاشىم

دوختۇرخانىدا بوغالتىرلىق يەنى كومپيۇتېر ھېسابات ئىشلىرىنى بىر ئىككى يىل ياشايتتى ئىشلىگەنىدى ئۇ دوختۇرخانىدا بوغالتىرلىق قىلدى دېگەن گەپ شۇنداقمۇ ھە ئۇنىڭ كەينىدىن بۇ ۋەتەندىن بىر گەپ سۆز بارمۇ يۇرتتىن ھېلىقى ئېنىق ئىسپاتلىق ئەمەس ئەمما شۇ مېنىڭ يوق باشقا ئالاقىسى بولغانلار شۇ قەشقەر تۈرمىسىدە باركەن دەپ ئاچىسى قەشقەر بىلەن كۆرۈشەتتىمىش دەپ شۇ گەپ شۇ گەپ سۆزنى تۈرمىدە ئىكەن دەپ شۇ گەپ سۆزنى

قانۇنىي ھەق-ھوقۇقلىرىنى ئاشكارا تەلەپ قىلغانلىقى ئۈچۈن ئىككى مىڭ ئون تۆتىنچى يىلى بىرىنچى ئايدا تۇتقۇن قىلىنىپ، شۇ يىلى توققۇزىنچى ئايدا ئۈرۈمچىدە مىللىي قۇتراتقۇلۇق ۋە دۆلەتنى پارچىلاش جىنايىتى بىلەن ئەيىبلىنىپ مۇددەتسىز قاماق جازاسىغا ھۆكۈم قىلىنغان ئاتاقلىق ئۇيغۇر زىيالىيسى ئىلھام توختى ئامېرىكا دۆلەت مەجلىسىدىكى ئاۋام پالاتا ئەزاسى كىرىس سىمىس ۋە كېڭەش پالاتا ئەزاسى جېف مېركلېي تەرىپىدىن ئوتتۇز بىرىنچى يانۋار كۈنى ئىككى مىڭ يىگىرمە تۆتىنچى يىللىق نوبېل تىنچلىق مۇكاپاتىغا نامزات قىلىپ كۆرسىتىلگەن. ئىلھام توختىنىڭ ئامېرىكىدىكى قىزى جەۋھەر ۋە گېرمانىيەدىكى ئىلھام توختىنى قوللاش گۇرۇپپىسىنىڭ باشلىقى ئەنۋەرجان ئەپەندى ئىنكاس قايتۇرۇپ، ئىلھام توختىنىڭ ئامېرىكا دۆلەت مەجلىسى ئەزالىرى تەرىپىدىن نوبېل تىنچلىق مۇكاپاتىغا نامزات قىلىپ كۆرسىتىلىشىنىڭ ئەھمىيىتى ۋە بۇنىڭغا بولغان تەشەككۈرىنى بىلدۈردى نۆۋەتتە مۇخبىرىمىز مېھرىباننىڭ بۇ ھەقتە تەييارلىغان مەلۇماتى دىققىتىڭلاردا بولسۇن. ئوتتۇز بىرىنچى يانۋار كۈنى ئامېرىكا دۆلەت مەجلىسى خىتاي ئىشلىرى ئىجرائىيە كومىتېتىنىڭ قوش رەئىسلىرىدىن ئاۋام پالاتا ئەزاسى كرىس سىمىس ۋە كېڭەش پالاتا ئەزاسى جېف مېركلى نورۋېگىيەدىكى نوبېل كومىتېتىغا خەت يېزىپ، خىتاي تۈرمىسىدە يېتىۋاتقان ئۇيغۇر زىيالىيسى ئىلھام توختى،

بىرىنچى فېۋرال كۈنى ئېچىلغان خىتاي ئىشلىرى ئىجرائىيە كومىتېتىنىڭ ئىسپات بېرىش يىغىنىدا جېف مېركلى بۇ ھەقتە مەلۇمات بېرىپ، ئىلھام توختى، جېممى لەي، شۈي جىيوڭ، دىڭ جياشى قاتارلىق تۆتەيلەننىڭ مەزكۇر كومىتېت تەرىپىدىن ئىككى مىڭ يىگىرمە تۆتىنچى يىللىق نوبېل تىنچلىق مۇكاپاتىغا نامزاتلىققا كۆرسىتىلگەنلىكىنى تىلغا ئېلىپ ئۆتكەن. ئىلھام توختىنىڭ ئامېرىكىدىكى قىزى جەۋھەر ئىلھام بۇ ھەقتە رادىيومىزغا يوللىغان ئېلخەتتە، خىتاي ئىشلىرى كومىتېتىنىڭ دادىسى ئىلھام توختىنى ئىككى مىڭ يىگىرمە تۆتىنچى يىللىق نوبېل تىنچلىق مۇكاپاتىغا نامزات قىلىپ كۆرسەتكەنلىكىگە رەھمىتىنى بىلدۈردى جەۋھەر خېتىدە دادىسى ئىلھام توختىنىڭ نوبېل مۇكاپاتىغا نامزاتلىققا كۆرسىتىلىشىنىڭ مۇھىملىقىنى تەكىتلەپ مەن بۇ قېتىمقى نامزاتلىققا كۆرسىتىلىشنىڭ بىزنىڭ خەلقىمىز دۇچ كېلىۋاتقان مۈشكۈلاتلارنى تېخىمۇ ئېنىق كۆرسىتىپ بېرىشىنى ئۈمىد قىلىمەن دېگەن جەۋھەر خېتىدە يەنە نوبېل كومىتېتىدىن كۈتىدىغان ئۈمىدىنى بىلدۈرۈپ نوبېل كومىتېتى نىڭ ئۇيغۇر دىيارىدىكى كىشىلىك ھوقۇق دەپسەندىچىلىكىنىڭ نەقەدەر ئېغىر ۋە تەخىرسىزلىكىنى كۆرسىتىپ بېرىشكە پۇرسىتى بار. چۈنكى بۇ قىلمىشلار ھازىر ئۇيغۇر دىيارىدا ئاللىقاچان ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەت ۋە ئىرقىي قىرغىنچىلىق تۈسىنى ئالدى. مېنىڭچە بۇ قېتىمقى نامزاتلىققا كۆرسىتىلىش يەنە تۈرمىدىكى دادامنىڭ قويۇپ بېرىلىشىگىمۇ ياردىمى بولۇشى مۇمكىن، دېگەن. جەۋھەر ئىلھام بۈگۈن رادىيومىز زىيارىتىنى قوبۇل قىلىپ، ئۆز قاراشلىرىنى تۆۋەندىكىدەك ئوتتۇرىغا قويدى. ئامېرىكا دۆلەت مەجلىسىنىڭ خىتاي كومىتېتى مۇشۇ دادامنى نوبېل مۇكاپاتىغا نامزات كۆرسەتتى. شۇنى ئاڭلاپ مەن شۇنداق خوش بولدۇم. دادامنى نامزات قىلغانلىقىدىن مەن تەشەككۈر ئېيتىمەن. بۇ نوبېل كومىتېتى ئۈچۈن نوبېل مۇكاپات مۇشۇ ئۇيغۇرلارغا ئۇچراۋاتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىقنى، مۇشۇ جىددىي ئەھۋالنى دۇنياغا ئاڭلىتىدىغان بىر ياخشى پۇرسەت بولدى بۇ. نوبېل كومىتېتى دادامغا مۇشۇ ئىككى مىڭ يىگىرمە تۆتكى نوبېل مۇكاپاتنى دادامغا بېرىشىغا شۇنداق ئۈمىد قىلىمەن. چۈنكى بۇ مۇكاپات دادامغىلام لازىم ئەمەس، ئۇيغۇرلارغىمۇ بىر

تۇتقۇن قىلىنغان ئىلھام توختى ئەپەندى ئىككى مىڭ ئون تۆتىنچى يىلى توققۇزىنچى ئاينىڭ يىگىرمە ئىككىنچى يىگىرمە ئۈچىنچى كۈنلىرى ئۈرۈمچى ئوتتۇرا سوتى تەرىپىدىن مىللىي بۆلگۈنچىلىككە قۇتراتقۇلۇق قىلىش ۋە دۆلەتنى پارچىلاش جىنايىتى بىلەن ئەيىبلىنىپ مۇددەتسىز قاماق جازاسىغا ھۆكۈم قىلىنغان ئىدى شۇندىن بۇيان ئىلھام توختى ئەپەندى باربارا گولدسمس ئەركىن يېزىش مۇكاپاتى مارتىن ئاننانېس كىشىلىك ھوقۇق مۇكاپاتى ساخاروف ئەركىنلىك مۇكاپاتى قاتارلىق خەلقئارا كىشىلىك ھوقۇق ساھەسىدىكى ئون نەچچە خىل مۇكاپاتقا ئېرىشكەن. گېرمانىيەدىكى ئىلھام توختىنى قوللاش گۇرۇپپىسى قۇرۇلغاندىن بۇيان، مەزكۇر تەشكىلات ئىلھام توختىنى خەلقئارادىكى نوپۇزلۇق مۇكاپاتلارغا تەۋسىيە قىلىش خىزمىتىنى ئۈزلۈكسىز داۋام قىلىپ كەلمەكتە. مەزكۇر گۇرۇپپىنىڭ باشلىقى ئەنۋەرجان ئەپەندى رادىيومىز زىيارىتىنى قوبۇل قىلىپ، ئىلھام توختىنىڭ ئامېرىكا دۆلەت مەجلىسى ئەزالىرى تەرىپىدىن ئىككى مىڭ يىگىرمە تۆتىنچى يىللىق نوبېل تىنچلىق مۇكاپاتىغا نامزات قىلىپ كۆرسىتىلىشىنىڭ ھەر جەھەتتىن زور ئەھمىيەتكە ئىگە ئىكەنلىكىنى بىلدۈردى. بۇ ناھايىتى مۇھىم بىر خەۋەر. ئامېرىكا كونگرېسى خىتاي كومىتېتىنىڭ بىر كومىتېت سۈپىتىدە ئىلھام ئەپەندى نامزاتلىققا كۆرسىتىشى، دېمەك، ئامېرىكا باشتا دېموكراتىك ئەركىن غەربىي دۇنيا دۆلەتلىرىنىڭ خىتاينىڭ خەلقىمىزگە قىلىۋاتقان زۇلۇمىنى، ئىرقىي قىرغىنچىلىققا يېتىپ بارغان زۇلۇمىنى بارغانسېرى بىلىۋاتقانلىقىدىن، ئېتىراپ قىلىۋاتقانلىقىدىن ۋە بۇنىڭغا خىتاينى توختىتىش ئۈچۈن ھەرىكەتكە كىرىشىۋاتقانلىقىدىن دالالەت بېرىدۇ. ئەنۋەرجان ئەپەندىنىڭ بىلدۈرۈشىچە، ئىلھام توختى ئەپەندى ھازىرغا قەدەر خەلقئارا كىشىلىك ھوقۇق ساھەسىدىكى ئون تۆت خىل نوپۇزلۇق مۇكاپات بىلەن تەقدىرلەنگەن. ۋە بىر قانچە قېتىم نوبېل تىنچلىق مۇكاپاتىغا نامزاتلىققا كۆرسىتىلگەن ئەنۋەرجان ئەپەندى سۆزىدە ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىلى تۆتىنچى ئايدا ئىلھام توختىنىڭ قىزى جەۋھەر ۋە ئىلھام توختىنى قوللاش گۇرۇپپىسىنىڭ تەلىپى بىلەن بېلگىيە پارلامېنتىدا ئىلھام توختىنى ئىككى مىڭ يىگىرمە تۆتىنچى يىللىق نوبېل تىنچلىق مۇكاپاتىغا نامزات كۆرسىتىشكە خەلقئارالىق ھەرىكەت باشلانغانلىقىنى بىلدۈردى.
تىڭشىغۇچىلىرىمىزنىڭ خەۋىرى بولغىنىدەك بۇ يىل ئىككى مىڭ يىگىرمە تۆتىنچى يىلى يىگىرمە ئۈچ دۆلەتتىن ئىككى يۈزدىن كۆپ ئالىملار ۋە سىياسىيونلار ئىلھام توختى ئەپەندىمنى نوبېل تىنچلىق مۇكاپاتىغا نامزات كۆرسەتتى. مۇشتەرەك مەرىكىمىزگە ساھىبخانلىق قىلغان كىشى، بېلگىيە پارلامېنتىنىڭ ئەزاسى سامۇئېل كوگولاتى ئەپەندىم ئۆتكەن يىل تۆتىنچى ئايدا جەۋھەرنى ئېلىپ بۇ كىشىنىڭ ئالدىغا بېرىپ بروكسەلگە ئىلتىماس قىلغانتۇق بۇ ئىلتىماسىمىز ئاساسىدا تۆت كىشى بولدۇق جەۋھەر مەن كوگولاتى ئەپەندىم ۋە بېلگىيە ئەركىن ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ خىتاي بۆلۈمىنىڭ باشلىقى دوكتور ۋاننېسا خانىم تۆتىمىزنىڭ تەشەببۇسى بىلەن بولغان بۇ بۇ يىلقى خەلقئارا ھەرىكەتكە سىياسىيونلار ۋە ئاكادېمىكلەر ئاۋاز قوشۇپ بۇ يىل ئىلھام ئەپەندىم خەلقئارادا مۇشۇنداق ئىككى يۈزدىن كۆپ كىشى تەرىپىدىن نامزەت كۆرسىتىلگەن بولدى.
ئەنۋەرجان ئەپەندىنىڭ تەكىتلىشىچە، مۇشۇنداق بىر مەزگىلدە ئامېرىكا دۆلەت مەجلىسى خىتاي ئىشلىرى كومىتېتىدىكى نوپۇزلۇق سىياسىي ئەربابلارنىڭمۇ ئىلھام توختىنى بۇ يىللىق نوبېل تىنچلىق مۇكاپاتىغا نامزات قىلىپ كۆرسىتىشنىڭ رولى ۋە ئەھمىيىتى ئىنتايىن چوڭ ئىكەن. ئەمدى نۆۋەتتە ئامېرىكا كونگرېسى خىتاي ئىشلىرىغا قارايدىغان كومىتېتنىڭ نامزەت كۆرسىتىشى ناھايىتى خەلقىمىز ئۈچۈن، ئىلھام توختى ئۈچۈن ناھايىتى چوڭ خۇش خەۋەر. ئۇنىڭچە، بۇ ئىلھام توختى مەسىلىسى ۋە ئۇيغۇرلار ئۇچراۋاتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىق مەسىلىسىدە خىتاي ھۆكۈمىتىگە ئېغىر بېسىم ئېلىپ كېلىدىكەن.
بۇ ناھايىتى چوڭ بېسىم ئەپ كېلىدۇ، ئەلبەتتىكى. بۇ دۆلەتلەرنىڭ خىتاي بىلەن سىياسىي ئالاقىلىرى بار، دىپلوماتىك ئالاقىسى، سودا ئالاقىلىرى بار. خىتاي ئەمدى ئاتالمىش جىنايەتچى دەپ قامىدى ئىلھام ئەپەندىمنى. شۇنچىلىك تىنچلىقپەرۋەر، ئىنسانپەرۋەر بولغىنىغا قارىماستىن، بۇنداق بىر كىشىنى دۇنيادىكى ئەڭ كۈچلۈك ئەڭ مۇتەبەر بولغان نوبېل تىنچلىق مۇكاپاتىغا بۇ دۆلەتلەرنىڭ ئامېرىكا، كانادا، ياۋروپا بىرلىكى دېگەندەك نامزەت كۆرسىتىشى ئەلۋەتتىكى خىتايغا بېسىم بولىدۇ، چۈنكى بۇ دۆلەتلەر بىلەن باي دەپ ئۆتكىنىمدەك تۈرلۈك ئالاقىلىرى بار، بۇ ئالاقىلارنى بۇ ئالاقىلارنىڭ خەتەر ئاستىغا چۈشۈپ قالىشىنى ۋە ئۆزىگە زىيان بولۇشنى خالىمايدۇ. مەن دەيمەن، مۇشۇ بېسىم كۈچەيگەنسېرى خىتاي بۇنىڭغا جاۋاب بېرىدۇ ۋە ئىلھام توختى ھەققىدە مەلۇمات ئېلان قىلىدۇ، ھەتتا ئىلھام توختىنى قويۇپ بېرىشنى مەن ئۈمىد قىلىمەن. ئىلھام توختى ئەپەندى تۇتقۇن قىلىنغاندىن بۇيان، ئامېرىكا دۆلەت مەجلىسىدە ئىلھام توختى ۋە ئۇيغۇرلار ۋەزىيىتى ھەققىدە كۆپ قېتىم ئىسپات بېرىش يىغىنلىرى ئېچىلغان. خىتاي ھۆكۈمىتىدىن ئىلھام توختىغا ئوخشاش تۇتقۇندىكى ئۇيغۇر زىيالىيلىرىنى قويۇپ بېرىش ھەققىدە ھەر يىلى دېگۈدەك باياناتلار ئېلان قىلىنىپ كەلمەكتە. مەلۇم بولۇشىچە، بۇ يىل بىرىنچى ئاينىڭ ئون بەشىنچى كۈنى ئىلھام توختى تۇتقۇن قىلىنغانلىقىنىڭ ئون يىللىق خاتىرە كۈنىدە، غەرب دېموكراتىك دۆلەتلىرىدىكى كىشىلىك ھوقۇق تەشكىلاتلىرى ۋە بىر قىسىم ھۆكۈمەت ئورگانلىرى ئىلھام توختى ھەققىدە باياناتلار ئېلان قىلغان. ئامېرىكا دۆلەت مەجلىسى خىتاي ئىشلىرى ئىجرائىيە كومىتېتىمۇ ئىككى مىڭ يىگىرمە تۆتىنچى يىلى ئون بەشىنچى يانۋار كۈنى بايانات ئېلان قىلىپ خىتاي ھۆكۈمىتىدىن ئىلھام توختىنىڭ ئەھۋالى ھەققىدە مەلۇمات بېرىشنى ۋە ئۇنى قويۇپ بېرىشنى تەلەپ قىلغان ئىدى پروگراممىنى مېھرىبان تەييارلىدى. خىتاي يەر شارى تېلېۋىزىيە قانىلى مۇخبىرى لى جىڭجىڭ يىگىرمە سەككىزىنچى يانۋار كۈنى يوتۇب قانىلىدا ۋە ئېكستا ئامېرىكا نېمىشقا شىنجاڭنى خىتايدىن ئايرىۋەتمەكچى دېگەن تېمىدا بىر ۋىدېئو ئېلان قىلغان. بۇ ۋىدىيودا ئۇ ئامېرىكىنىڭ ئۇيغۇرلارنى كوزۇر قىلىپ، خىتاينىڭ تىنچلىقىنى بۇزۇشقا، تەرەققىياتىنى چەكلەشكە بىر بەلباغ بىر يول قۇرۇلۇشىنى توختىتىشقا ھەرىكەت قىلىۋاتقانلىقىنى تەشۋىق قىلغان. بۇ ھەقتە پىكىر بايان قىلغان مۇتەخەسسىسلەر خىتاينىڭ بۇرۇنقىدەكلا ئۆز جىنايىتىنى يوشۇرۇپ، ھەممىنى ئامېرىكىغا ئارتىپ، ئۇنى زوراۋان كۈچ قىلىپ كۆرسىتىشكە ئۇرۇنۇۋاتقانلىقىنى بىلدۈردى. تۆۋەندە مۇخبىرىمىز جەۋلاننىڭ بۇ ھەقتە تەييارلىغان پروگراممىسىنىڭ بىرىنچى قىسمىنى ئاڭلايسىلەر.

لى جىڭجىڭ بۇ ۋىدىيوسىدا ئامېرىكىنىڭ نېمىشقا شىنجاڭنى خىتايدىن بۆلۈۋەتمەكچى بولغانلىقىنى بىلەمسىز؟ چۈنكى شىنجاڭنىڭ گېئوسىياسىي ئورنى بەك مۇھىم. شىنجاڭ قەدىمىي يىپەك يولىنىڭ مۇھىم تۈگۈنى ئىدى. ھازىر بولسا بىر بەلباغ بىر يول قۇرۇلۇشىنىڭ غەربكە ئېچىلغان دەرۋازىسى بولۇپ، شەرقىي ئاسىيا، ئوتتۇرا ئاسىيا، غەربىي ئاسىيا ۋە ياۋروپاغا تۇتىشىدۇ دەپ كېلىپ، ئامېرىكا ھۆكۈمىتى بىلەن غەربتىكى بىر قانچە دۆلەت نەچچە ئون يىلدىن بېرى تېررورلۇق، ئۇرۇش ۋە مالىمانچىلىق ئۈچۈن

لى جىڭجىڭ بۇ ۋىدىيوسىدا ئامېرىكىنى ئۇرۇش ۋە مالىمانچىلىقنىڭ باش سەۋەبكارى، خىتاينى بولسا تىنچلىق ۋە تەرەققىيات ئېلىپ كەلگۈچى قىلىپ كۆرسىتىشكە ئۇرۇنغان يۇتيۇب قانىلىغا چىقارغان بۇ ۋىدىيوسىنىڭ ئاستىغا يازغان بىرىنچى ئىنكاسىدا شىنجاڭدا ئىرقىي قىرغىنچىلىق يوق، شىنجاڭدا نامراتلىق، تېررورلۇق قالمىدى، شۇڭا ئۇنىڭ ئىستىقبالى پارلاق، دەپ يازغان. ئۇنىڭغا قارشى ئىنكاس يازغۇچىلار سەن كوممۇنىست خىتاينىڭ زۇۋانى ئىكەنسەن دەپ ئەيىبلىگەن ھەمدە خىتاي كاتتىبېشى شى جىنپىڭ ئىككى مىڭ ئون ئۈچىنچى يىلى بىر بەلباغ بىر يول قۇرۇلۇشىنى ئېلان قىلىپ ئىككى مىڭ ئون تۆتىنچى يىلغا كەلگەندە ئۇيغۇر رايونىدا ئىرقىي قىرغىنچىلىقنىڭ باش كۆتۈرگەنلىكىنى يازغان لى جىڭجىڭ ئىكىستا ئېلان قىلغان ۋىدېيوغىمۇ قارشى ئىنكاسلار چۈشكەن بولۇپ ليۇكسېمبۇرگدىن ئىۋان ئىسىملىك بىرەيلەن خىتاي ئىرقىي قىرغىنچىلىقنى توختات دەپ يازغاندا لى جىڭجىڭ دەرھال ئىنكاس يېزىپ شىنجاڭدا ئىرقىي قىرغىنچىلىق يوق غەززەدىكى ئىرقىي قىرغىنچىلىقنى توختات دەپ يازغان ھالبۇكى بۈگۈنكى دۇنياغا ئۇرۇش مالىمانچىلىقى ئېلىپ كېلىۋاتقان دۆلەت روسىيە ئۇرۇش تەھدىتى پەيدا قىلىۋاتقان دۆلەت خىتاي بولۇپ خىتاينىڭ يەنە ئۇيغۇر رايونىدا ئېلىپ بېرىۋاتقان جىنايىتى ئامېرىكا باشچىلىقىدىكى دېموكراتىك دۆلەتلەردە ئىرقىي قىرغىنچىلىق ۋە ئىنسانىيەتكە قارشى ئىشلەنگەن ئەڭ چوڭ جىنايەت دەپ قارالماقتا ئامېرىكىدىكى سىياسىي ئانالىزچى ئاندرېس كور ئەپەندى رادىيومىزغا قىلغان سۆزىدە خىتاينىڭ بۇ تەشۋىقات ۋىدېئوسىنىڭ ئامېرىكىنى نىشانغا ئېلىش سەۋەبىنىڭ دەل ئامېرىكىنىڭ بۇ ئىرقىي قىرغىنچىلىقنى ھەممىدىن بەك تەكىتلىشى ئىكەنلىكىنى بىلدۈرۈپ مۇنداق دېدى
بۇ ۋىدېئودا كىچىككىنە بولسۇن بىر راستچىللىق بار. بىرىنچىدىن، ئامېرىكا ئۇيغۇرلار دۇچ كەلگەن ئىرقىي قىرغىنچىلىق ھەققىدە ھەممىدىن كۆپ ئاۋاز چىقاردى. ئىككىنچىدىن، بۇ ۋىدېئو خىتايدەك مۇستەبىت بىر دۆلەتنىڭ تەشۋىقاتى. خىتاي يەر شارى تېلېۋىزىيەسى دەل شۇنداق تەشۋىقاتلارنى قىلىدۇ. بۇ ئايال دەل خىتايدا يۈز بېرىۋاتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىقنى يوشۇرۇش ئۈچۈن بۇنى قىلىۋاتىدۇ.
ئامېرىكىدىكى سىياسىي ئانالىزچى گوردون چاڭ ئەپەندى بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ. خىتاي ھۆكۈمىتى ئۇيغۇر ۋە باشقا تۈركىي مىللەتلەرگە ئىرقىي قىرغىنچىلىق يۈرگۈزۈۋاتىدۇ. خىتاينىڭ ئۇلارنى كەڭ كۆلەمدە قاماپ قويۇشى، قىينىشى، خورلىشى، ئۆلتۈرۈشى ۋە باشقا قەبىھ قىلمىشلىرى ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەت شەكىللەندۈرىدۇ. خىتاينىڭ جىنايەتلىرى ئۈچىنچى ئىمپېرىيە، يەنى گىتلېر گېرمانىيەسىدىن بۇيان ھۆكۈمەت تەرەپتىن ئېلىپ بېرىلىۋاتقان ئەڭ قورقۇنچلۇق جىنايەتتۇر. شۇڭا خىتاي كومپارتىيىسىنىڭ ئۆزىنى ئاقلايدىغان ھېچقانداق ئاساسى يوق. ئەمما ئۇلار يۈزىنى داپتەك قىلىپ يالغان سۆزلەيدۇ، راست گەپ قىلىدىغانلارغا زەربە بېرىدۇ.
يۇتيۇب قانىلىدا ئاتمىش ئىككى مىڭدىن كۆپ ئەگەشكۈچىسى بولغان ۋىلوگېر لى جىڭجىڭ ئېكستا ئۆزىنى خىتاينىڭ بىر بەلباغ بىر يول قۇرۇلۇشىنى تەتقىق قىلغۇچى گېئوسىياسىي ئانالىزچى دەپ تونۇشتۇرغان بولۇپ كۆپىنچە ۋىدېئولىرىدا خىتاينىڭ ئوتتۇرا ئاسىيا ۋە ئافرىقىدا ئېلىپ بېرىۋاتقان قۇرۇلۇشىنىڭ نەقەدەر كاتتا ئۇلۇغۋار ئىكەنلىكىنى مەدھىيىلەپ كەلگەن ھالبۇكى غەرب دۆلەتلىرى خىتاينىڭ قەرز تۇزىقى دەپ ئاتاۋاتقان بۇ قۇرۇلۇشنىڭ ياۋروپادا قارشى ئېلىنمىغانلىقى ئىتالىيىنىڭ بولسا ئۇنىڭدىن چېكىنىپ چىققانلىقى مەلۇم لى جىڭجىڭ بۇ ۋىدېئوسىدا خىتاينىڭ بىر بەلباغ بىر يول قۇرۇلۇشىنىڭ ئۇيغۇرلار ۋە ئوتتۇرا ئاسىيا خەلقىگە بەخت ئېلىپ كېلىۋاتقانلىقىنى شۇڭا بۇ رايوندا ئۇرۇش ۋە تېررورلۇق يۈز بېرىشكە ھېچقانداق سەۋەب قالمىغانلىقىنى شۇڭا ئامېرىكىنىڭ بىر پىلان تۈزۈپ ئۇيغۇرلارنى كوزۇر قىلىپ خىتاينى پارچىلاشقا ئۇرۇنۇۋاتقانلىقىنى شۇ ئارقىلىق خىتاينىڭ تەرەققىياتىنى بېسىشقا ۋە ۋەيران قىلىشقا ئۇرۇنۇۋاتقانلىقىنى تەشۋىق قىلغان كۆپلىگەن تور ئەھلى بۇنىڭ ئىشەنچلىك خەۋەر ئەمەس بەلكى ئاشكارا تەشۋىقات ئىكەنلىكى ئۇ ئۆز ئىچىگە ئالغان مەزمۇنلىرىنىڭ قايىل قىلىش كۈچىنىڭ يوقلۇقى ھەققىدە پىكىر بايان قىلغان تۈركىيە ھاجەتتەپە ئۇنىۋېرسىتېتى ئوقۇتقۇچىسى تارىخ پەنلىرى دوكتورى ئەركىن ئەكرەم ئەپەندى بۇ خىلدىكى تەشۋىقات ۋىدېئولىرىدا خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۆز جىنايىتىنى يوشۇرۇش نىشاننى ئامېرىكىغا قارىتىش دىققەتنى ئامېرىكىغا بۇراش مەقسىتىنىڭ ئىپادىلەنگەنلىكىنى بىلدۈرۈپ مۇنداق دەيدۇ بۇ خىتاي ھاكىمىيىتى بولسۇن ۋە خىتاينىڭكى بۇ ژۇرنالىستلار بولسۇن شەرقىي تۈركىستاندىكى زۇلۇملارنى يۆشۈرمەك ئۈچۈن يەنى خىتاي ھاكىمىيىتىنىڭ قىلغان يامانلىقنى يۆشۈرۈش ئۈچۈن بۇنى بىۋاسىتىلا ئامېرىكىغا ئاتىپ قويۇپ ياكى غەرب دەۋلەتلەرگە ئاتىپ قويۇش بۇ مەسىلىلەرنى ئۆزىنى ئوتتۇرىغا قويمىغان بولىدۇ. شۇنىڭغا بۇ ۋىدېونىڭكى مەقسىتى ئەمدى شۇ بىر پوپۇلىزم ئېقىمدىن پايدىلىنىپ ئۆزىنىڭكى نامىنى چىقىرىش ئۈچۈن تىرىشىۋاتقان بىر تىرىشچانلىق دەپ كۆرىمەن.
يەنە بىر جەھەتتىن خىتاي ھۆكۈمىتى ئامېرىكىنىڭ دۇنياغا يۈزلەنگەن ئەركىن تاراتقۇلىرى ۋە ئىجتىمائىي ئالاقە تورىدىن پايدىلىنىپ ئامېرىكىغا قارشى تەشۋىقات ئېلىپ بېرىۋاتقان بولۇپ ئامېرىكىلىق ئانالىزچى ئاندېرس كور بۇ ۋىدېئونى كۆرگەندىن كېيىن ئېكستە يازغان ئىنكاسىدا خىتايغا بۇنداق پۇرسەت بەرمەسلىك كېرەكلىكىنى بىلدۈرۈپ مۇنداق يازغان خىتاي ھۆكۈمىتى تىۋىتتېرنى يەنى ئېكسنى خىتايدا ئىشلىتىشكە يول قويمايدۇيۇ ئامېرىكا ھۆكۈمىتى نېمىشقا خىتاينىڭ تىۋىتتېردىن پايدىلىنىپ دۆلەت تەشۋىقاتى ئېلىپ بېرىشىغا يول قويىدۇ بىز ئۆزئارا ئۇچۇر ئالماشتۇرۇشىمىز بىر تەرەپلىمىلىك تەشۋىقات ئېلىپ بېرىشقا يول قويماسلىقىمىز كېرەك پىكىر ئەركىنلىكى بۇ يەردە ئۆزىنى ئاقلاش باھانىسى بولماسلىقى كېرەك خىتاينىڭ تەشۋىقاتى ھەرگىز پىكىر ئەركىنلىكى ئەمەس ئەمما ئۇنىڭ تەشۋىقاتچىلىرى ئالىدىغان مائاش سايلام ھوقۇقى بولمىغان خىتايلار تۆلىگەن باجدىن ئېلىنىدۇ

بۇ ۋىدىيونى كۆرۈپ مەن شۇنى ئويلىدىم. ئامېرىكا ھۆكۈمىتى پىكىر ئەركىنلىكى پرىنسىپىمىزغا ئاساسەن خىتاي تەشۋىقات ئورگانلىرىنىڭ توىتتېر ئىشلىتىشىگە يول قويۇپ، توىتتېرنىڭ خىتايدا چەكلىنىشىگە قاراپ تۇرۇشى كېرەكمۇ؟ چۈنكى بىز ئۇلارنىڭ بىزگە تۆھمەت قىلىشىغا يول قويۇۋاتىمىز. ئەگەر بۇ ۋىدىيو تىكتوكتا تارقالسا نۇرغۇن ياشلار كۆرىدۇ. توىتتېرنى قوللىنىۋاتقان خىتاي ياشلىرى كۆرىدۇ. بىز سىياسەتچىلەرنىڭ ئۆزئارا تەسىر كۆرسىتىش جەھەتتە خىتايغا تېخىمۇ قاتتىق قول بولۇشىغا موھتاج.
خىتاي مۇخبىرى لى جىڭجىڭ ئامېرىكىنىڭ، يەنى مەركىزىي ئاخبارات ئىدارىسىنىڭ ئەسلى مەقسىتىنىڭ كىشىلىك ھوقۇقنى باھانە قىلىپ ئۇيغۇرلارنى كوزۇر قىلىپ قوللىنىش ئىكەنلىكىنى تەشۋىق قىلغان. مۇتەخەسسىسلەر بۇنىڭ خىتاي تەرەپتىن بازارغا سېلىنىۋاتقان سەپسەتە ئىكەنلىكىنى بايان قىلدى بۇ ھەقتىكى مۇلاھىزىنى پروگراممىمىزنىڭ ئىككىنچى قىسمىدا ئاڭلىغايسىلەر ئوتتۇزىنچى يانۋار كۈنى تۈركىيەنىڭ خىتايدا تۇرۇشلۇق باش ئەلچىسى ئىسمائىل ھەققى مۇسا ئۇيغۇر رايونىدا زىيارەتتە بولۇپ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق پارتكوم سېكرېتارى ما شىڭرۇي بىلەن كۆرۈشكەن تۈركىيە پارلامېنت ئەزاسى ۋە كىشىلىك ھوقۇق تەشكىلاتلىرىنىڭ قەيت قىلىشىچە، بۇ ئۇچرىشىش خىتاي تۈرمىسىدىكى ئۇيغۇر تۈركىيە پۇقرالىرىنىڭ مەسىلىسىنى ئوتتۇرىغا قويۇشنىڭ ياخشى پۇرسىتى ئىكەن. تۆۋەندە بۇنىڭ تەپسىلاتىنى ئۆز مۇخبىرىمىز ئەركىندىن ئاڭلايسىلەر. تۈركىيەنىڭ خىتاي تۇرۇشلۇق باش ئەلچىسى ئىسمائىل ھەققى مۇسا ئوتتۇز بىرىنچى يانۋار كۈنى ئۈرۈمچىدە زىيارەتتە بولۇپ، ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق پارتكوم سېكرېتارى ما شىڭرۇي بىلەن سۆھبەتتە بولغان. ئىسمائىل ھەققى مۇسا سابىق تۈركىيە تاشقى ئىشلار مىنىستىرى مەۋلۇت چاۋۇشئوغلۇنىڭ ئىككى مىڭ يىگىرمە ئىككىنچى يىلى ئون ئىككىنچى ئايدا تۈركىيەنىڭ بېيجىڭدا تۇرۇشلۇق باش ئەلچىسىنىڭ ئۇيغۇر دىيارىدا زىيارەتتە بولۇشىغا خىتاينىڭ يول قويمىغانلىقىنى بىلدۈرۈشىدىن بېرىلا ئەمەس بەلكى خىتاينىڭ ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلى يېڭى دەۋردىكى شىنجاڭنى باشقۇرۇش ئىستراتېگىيىسىنى ئىجرا قىلىشقا باشلاپ ئۇيغۇرلارنى كەڭ كۆلەمدە تۇتقۇن قىلىشىدىن بۇيانقى ئالتە يەتتە يىلدىن بېرى ئۇيغۇر رايونىدا زىيارەتتە بولغان تۇنجى تۈرك باش ئەلچىسى ھېسابلىنىدۇ تۈركىيە پرېزىدېنتى ئەردوغان ئىككى مىڭ ئون توققۇزىنچى يىلى تۆتىنچى ئايدا خىتاي رەئىسى شى جىنپىڭ بىلەن كۆرۈشكەندە شى جىنپىڭ تۈركىيەنىڭ ۋەكىللەر ئۆمىكى ئەۋەتىپ ئۇيغۇر رايونىدا تەكشۈرۈشتە بولۇشىغا تەكلىپ قىلغان لېكىن چاۋۇشئوغلۇ تۈركىيەنىڭ تەكشۈرۈشتە بولۇشىغا خىتاينىڭ كاشىلا چىقارغانلىقىنى ئىلگىرى سۈرگەنىدى ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىلى تۆتىنچى ئايدىن باشلاپ تۈركىيەنىڭ بېيجىڭدا تۇرۇشلۇق رەسمىي باش ئەلچىلىك ۋەزىپىسىگە ئولتۇرغان ئىسمائىل ھەققى مۇسانىڭ ئۈرۈمچى زىيارىتى خىتاي ھۆكۈمەت تاراتقۇلىرىدا كەڭ خەۋەر قىلىنىپ ئۇنىڭ خىتاي بىلەن بولۇپمۇ ئۇيغۇر دىيارى بىلەن خەۋپسىزلىك ھەمكارلىقىنى كۈچەيتىپ تېررورلۇققا جىددىي پوزىتسىيە بىلەن ئورتاق زەربە بېرىش دىنىي ۋە باشقا ساھەلەردىكى ھەمكارلىقنى كۈچەيتىشنى خالايدىغانلىقىنى ئېيتقانلىقى قەيت قىلىنغان بولسىمۇ لېكىن بۇ سۆز تۈركىيەنىڭ بېيجىڭدا تۇرۇشلۇق ئەلچىخانىسى تەرىپىدىن دەلىللەنمىدى بىز ئوتتۇز بىرىنچى يانۋار كۈنى تۈركىيەنىڭ بېيجىڭدا تۇرۇشلۇق ئەلچىخانىسىغا تېلېفون قىلغان بولساقمۇ لېكىن تېلېفونىمىز ئېلىنمىدى ئەمما تۈركىيەنىڭ بېيجىڭدا تۇرۇشلۇق ئەلچىخانىسىنىڭ ئوتتۇزىنچى يانۋار فېيسبوك ھېسابىدا ئېلان قىلغان بۇ ھەقتىكى ئۇچۇرىدا ما شىڭرۇي بىلەن بولغان سۆھبەتنىڭ كونكرېتنى مەزمۇنى تىلغا ئېلىنمىغان پەقەت سۆھبەتتە باش ئەلچى ئىسمائىل ھەققى مۇسا ۋە ئۇنىڭغا ھەمراھ بولغان تۈرك كارخانىچىلىرىنىڭ تۈركىيە بىلەن ئۇيغۇر دىيارى ئارىسىدا كۆپ تەرەپلىك ھەمكارلىقلارنى ئالغا سۈرۈشكە ئائىت ئەتراپلىق مۇزاكىرىلەرنى ئېلىپ بارغانلىقى تەكىتلەنگەن بۇ زىيارەت تۈركىيەدىكى چوڭ تاراتقۇلارنىڭ ئانچە دىققىتىنى قوزغىمىغان بولسىمۇ لېكىن تۈركىيە پارلامېنتىدىكى ئۇيغۇرلار مەسىلىسىگە كۆڭۈل بۆلىدىغان بەزى ئۆكتىچى پارتىيىلەرنىڭ ئىنكاسىنى قوزغىماقتا تۈركىيە پارلامېنت ئەزاسى كېلەچەك ۋە سائادەت پارتىيەلىرىنىڭ پارلامېنت بىرلەشمە گۇرۇپپا باشلىقى سالچۇق ئۆزداغ ئوتتۇز بىرىنچى يانۋار بۇ ھەقتىكى مەخسۇس زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلىپ بۇ زىيارەتنىڭ ئورۇنلۇق بولغانلىقى ئەمما يېتەرلىك ئەمەسلىكىنى بىلدۈردى چىندىكى پېكىن تۈركىيە بۈيۈكەلچىسىنىن ئۇرۇمچىيە گىدەرەك دوئۇ تۈركىستانداكى ئىللەرى زىيارەت ئەتمەسى گۈزەل بىر شەيدىر ئەمما ئېكسىكتىر ۋە يېتەرلى دەيىلدىر خىتايدا تۇرۇشلۇق تۈركىيە باش ئەلچىسىنىڭ ئۈرۈمچىگە بېرىپ شەرقىي تۈركىستاندىكى ۋىلايەتلەرنى زىيارەت قىلىشى ياخشى ئىش لېكىن بۇ چالا ھەم يېتەرلىك ئەمەس چۈنكى بۇ يەردە يىللاردىن بېرى كىشىلەر ئازاب چېكىۋاتىدۇ تىلىمىز دىنىمىز ئىبادەت ئەركىنلىكىمىز تارتىۋېلىندى لاگېرلار قۇرۇلدى دېيىشمەكتە شۇنىڭدەك سىرتتىكى ئۇيغۇر قازاق قىرغىز تۈركلىرىنىڭ شەرقىي تۈركىستاندىكى ئائىلىلىرى بىلەن بولغان ئالاقىسى ئۈزۈۋېتىلگەن بۇ جايدا ناھەق قاماش ئۆلۈم جازاسى مۇددەتسىز قاماق جازاسى مەۋجۇت تۈركىيە باش ئەلچىسىنىڭ ئۇ يەرگە بېرىشى ياخشى ئىش ئەمما بۇ مەسىلىلەر سۆزلىنىشى كېرەك سالچۇق ئۆزداغنىڭ تەكىتلىشىچە تۈركىيە باش ئەلچىسى تۈركىيە پارلامېنتى كىشىلىك ھوقۇق كومىتېتىنىڭ ئۇيغۇر دىيارىدا تەكشۈرۈشتە بولۇشىنى قولغا كەلتۈرۈشى خىتاي ھۆكۈمىتى بۇ جەھەتتە ئەمەلىي قەدەملەرنى بېسىشى كېرەكىكەن. ئۇ مۇنداق دېدى، بۇنىڭدىن ئۈچ تۆت يىل ئاۋۋال پارلامېنت سۈپىتىدە ئۇ يەرگە بارىمىز دېگەن، لېكىن ھازىرغا قەدەر بارالمىدۇق. پارلامېنتنىڭ كىشىلىك ھوقۇق كومىتېتى ئۇ يەرگە بارماقچى، بىز پارلامېنت ئەزاسى سۈپىتىدە تەكشۈرۈشتە بولماقچى بولغان.

مۇھاجىرلار خوڭكوڭ ۋە ماكاۋلىق زاتلارنى تەكلىپ قىلغانىكەن كانادادىكى ئۇيغۇر ھەقلىرىنى قوغداش قۇرۇلۇشىنىڭ ئىجرائىيە دىرېكتورى مەھمەت توختى ئوتتۇز بىرىنچى يانۋار رادىيومىزنىڭ بۇ ھەقتىكى زىيارىتىنى قوبۇل قىلىپ خىتاينىڭ ئىككى يىغىنغا چەت ئەل ئاخباراتى ۋە دىپلوماتلىرىنى تەكلىپ قىلىشى ئۇنىڭ خەلقئارادا ئۇيغۇرلار مەسىلىسى بويىچە مۈشكۈل ئەھۋالدا ئىكەنلىكىنى كۆرسىتىدىغانلىقىنى بىلدۈردى خىتايلار شەرقىي تۈركىستاندىكى ئۆزلىرىنىڭ

شۇڭلاشقا خىتاي ھەم ئىقتىسادىي جەھەتتىن بۇنى ئىش قىلىۋاتىدۇ، ھەم دىپلوماتىيە ۋە سىياسىي جەھەتتىن ئىش قىلىۋاتىدۇ. ئۇنىڭ كۆرسىتىشىچە، باش ئەلچى ئىسمائىل ھەققى مۇسانىڭ تۇنجى قېتىم بېيجىڭنىڭ قىرغىنچىلىق سىياسىتىنى ئىجرا قىلىۋاتقان يەرلىكتىكى يۇقىرى دەرىجىلىك بىر خىتاي ئەمەلدارى بىلەن يۈزتۇرانە كۆرۈشۈشى، ئۇنىڭ خىتاي لاگېرلىرىدىكى تۈركىيە پۇقراسى بولغان ئۇيغۇرلار بىلەن كۆرۈشۈشنى، ئۇلارنى قويۇپ بېرىشنى تەلەپ قىلىش ئۈچۈن بىر ياخشى پۇرسەتكەن.
ھازىر خىتاينىڭ تۈرمىسىدە تۈرك ۋەتەندىشى بولغان ئۇيغۇرلاردىن ئوتتۇز سەككىزدەكى ھازىر خىتاينىڭ لاگېرلىرىدا تۇرۇۋاتىدۇ. بۇ باش ئەلچى بۇ ئۇيغۇرلار نەدە مەن شۇلارنى زىيارەت قىلىمەن دېيىش ئەڭ ئەقەللىي نەرسە ئىدى. ئالدى بىلەن بۇنىڭدىن باشلاش كېرەك.
لېكىن پارلامېنت ئەزاسى سەلچۇق ئۆزداغنىڭ ئېيتىشىچە، باش ئەلچى ئىسمائىل ھەققى مۇسا ئۇنىڭ خىتاي تاراتقۇلىرىدا ئېلان قىلىنغان ئۇيغۇر رايونى بىلەن تېررورلۇققا جىددىي پوزىتسىيە بىلەن ئورتاق زەربە بېرىش ھەققىدىكى سۆزلىرىگە چۈشەنچە بېرىشى كېرەككەن. سەلچۇق ئۆزداغ، باش ئەلچى بۇ ھەقتە باياناتتا بولۇشى كېرەك. زۆرۈر بولسا، مەنمۇ باش ئەلچى بىلەن بىر تېلېفوندا سۆزلىشىپ، ئۇنىڭدىن بۇلارنى سورىشىممۇ مۇمكىن. بۇ جايدا تېررورلۇق ھەرىكىتى يوق. بۇ يەردە كىشىلىك ھوقۇق تەلىپى بار. ئەگەر غەرب دۇنياسىنىڭ سۆزى يالغان بولسا، ئۇ ئىرقىي قىرغىنچىلىق قىلمىغان بولسا، ئاسسىمىلياسىيە قىلمايۋاتقان بولسا، ئۇ يەردە زۇلۇم ۋە كىشىلىك ھوقۇق دەپسەندىچىلىكى بولمىسا، ھوقۇققا خىلاپلىق قىلىنمىغان بولسا، ئەمسە خىتاي ئىشىكنى ئېچىپ باقسۇن دېدى خىتاي ھۆكۈمەت تاراتقۇلىرىنىڭ خەۋەرلىرىدە ما شىڭرۇينىڭ ئىسمائىل ھەققى مۇسا بىلەن كۆرۈشكەندە تۈركىيە بىلەن سودىنى كۈچەيتىش ئاتالمىش ئۈچ خىل كۈچلەرگە بىرلىكتە قارشى تۇرۇشنى ئۈمىد قىلىدىغانلىقىنى بىلدۈرگەنلىكى قەيت قىلىنماقتا خەۋەرلەردە ئۇنىڭ رەئىس شى جىنپىڭ ۋە خىتاي كومپارتىيىسى مەركىزىي كومىتېتى شىنجاڭ خىزمىتىگە ئىنتايىن ئەھمىيەت بېرىدۇ ھەم خىتايچە زامانىۋىلاشتۇرۇش ئارقىلىق كۈچلۈك دۆلەت قۇرۇش ۋە مىللىي گۈللىنىشنى ئومۇميۈزلۈك ئىلگىرى سۈرۈشتە شىنجاڭغا مۇھىم ئىستراتېگىيىلىك ئورۇن بېرىلدى بىز خىتاي كومپارتىيىسىنىڭ يېڭى دەۋردىكى شىنجاڭنى باشقۇرۇش ئىستراتېگىيىسىنى تولۇق توغرا ۋە ئەتراپلىق ئىجرا قىلىۋاتىمىز دېگەنلىكى بىلدۈرۈلمەكتە